ທາງການລາວກຳນົດ 3 ເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການລົດຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະນັ້ນ ຊົງລິດ ໂພ ນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ອົງການການສຶກສາໂລກ World Education Inc. ປະຈຳລາວ ລາຍງານວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການການສຶກສາໂລກ ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂອງລາວ ໃນປີ 2019 ນີ້ ຈະເນັ້ນໜັກ ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ UXO ດ້ວຍການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບບັນດາຄູໃນ 88 ເມືອງ ຂອງ 10 ແຂວງ ເພື່ອທີ່ວ່າບັນດາຄູຈະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ໄປສອນໃນໂຮງ ຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າໝາຍ 88 ເມືອງ ໃນ 10 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 12 ເມືອງ ຊຽງຂວາງ 7 ເມືອງ ຫົວພັນ 10 ເມືອງ ຄຳມ່ວນ 10 ເມືອງ ສະຫວັນນະເຂດ 15 ເມືອງ ສາລະວັນ 8 ເມືອງ ເຊກອງ 4 ເມືອງ ຈຳປາສັກ 10 ເມືອງ ອັດຕະປື 5 ເມືອງ ບໍລິຄຳໄຊ 7 ເມືອງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 17 ຕື້ກີບ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທາງດ້ານທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວ ລາວ UXO ຢືນຢັນວ່າ ການປະຕິ ບັດແຜນການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບນານາຊາດ ໄລຍະທີ 3 ໄດ້ເລີ່ມລົງມືປະຕິບັດນັບຈາກປີ 2017 ໄປຈົນເຖິງ ປີ 2021 ນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນ ການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ UXO ກັບບັນດາອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງລວມເຖິງການຮ່ວມມືກັບທາງການສະຫະລັດອາເມລິກາດ້ວຍ ເພາະເຊື່ອວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ທາງການລາວໄດ້ວາງເອົາໄວ້ ໃນ 3 ດ້ານດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພູຂຽວ ຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ 1 ແມ່ນໂຄສະນາ ສຶກສາຄວາມອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແນໃສ່ໃຫ້ອຸບັດຕິເຫດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກນີ້ຫຼຸດລົງ ໃຫ້ຕ່ຳເທົ່າທີ່ຈະຕ່ຳໄດ້ເນາະ ຢ່າງໜ້ອຍກໍໃຫ້ 40 ກໍລະນີຕໍ່ປີ ເປົ້າໝາຍທີ 2 ແມ່ນພວກເຮົາມີຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກນີ້ ປະມານ 20,000 ຄົນ ຄາດໝາຍກໍຄືວ່າ ຕ້ອງພະຍາຍາມສືບຕໍ່ປິ່ນປົວເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວຝຶກອາຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ປະກອບອາຊີບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເປົ້າໝາຍທີ 3 ນີ້ແມ່ນເລື່ອງການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັ ນແຕກ ຕ້ອງກວດກູ້ໃຫ້ລ່ອນ ບັນດາບຸລິມະສິດພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວໃນມູນຄ່າ 1 ລ້ານ 7 ແສນດອນລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃ ນການສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາການໃນພື້ນທີ່ 950 ບ້ານ ໃນເຂດແຂວງພາກໃຕ້ ໂດຍໄດ້ສຳຫຼວດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລາວ UXO ກັບບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຳຫຼວດມີປະສິດທິພ າບສູງຂຶ້ນ ທັງຍັງໄດ້ສຳຫຼວດແບບວິຊາການໃນພື້ນທີ່ 338 ບ້ານ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອຈະເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໝົດໄປຈາກເຂດຢູ່ອາໄສ ແລະ ທີ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນເຂດບຸລິມະສິດ ການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໂດຍທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເທີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ UXO ໃນມູນຄ່າ 4 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ເພື່ອການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດເມືອງເຊໂປນ ເມືອງພີນ ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ເມືອງນອງ ແ ຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍມີກຳນົດການດຳເນີນງານໃຫ້ແລ້ວເສັດໃນກາງປີ 2019 ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ເກັບກູ້ລະເບີດ UXO ໃນເຂດ 94 ບ້ານ ທີ່ເມືອງໜອງແຮດ ເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA